ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ. سادىق ئىمان ئەركەكلەرگە، قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ. ئۇلۇغ رەببىم. تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنى قولدىن كەتكەن ئىززىتىمىز ئىسلامىي خىلاپەت دەۋرىگە يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇلارنى جىھاد ئىبادىتىگە قىزىقتۇرۇش.
خەلقئارادىكى توغرا مەنھەج ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان جىھادىي پائالىيەتلەرنى ئۇلارغا ئەينەن تەسۋىرلەش. مۇجاھىدلار بىلەن ئومۇمىي مۇسۇلمانلارنىڭ قەلبىنى باغلاش. خەلقىمىز مەھرۇم قېلىۋاتقان ئىسلام دەۋىتىدىن ئۇلارنى ئوزۇقلاندۇرۇش.
ھىجرەت، جىھاد ۋە شېھىتلار ئىزلىرىدىن كەڭ خەلق ئاممىسىنى خەۋەردار قىلىش، تەۋھىد بايرىقى ئاستىغا جۇغلىنىپ، كۇپۇرغا قارشى. كۈچ توپلاش، كۇپرنىڭ ئىسلام ئۈممىتى ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سىياسەت تۈزۈملىرىنى پاش قىلىپ، مۇسۇلمانلارنى ئۇنىڭدىن ئاگاھلاندۇرۇش قاتارلىق مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزنى دىققىتىڭلارغا سۇنىمىز.
قېتىلماققا ئىمكان بەردىڭ، ئۇلۇغ رەببىم ساڭا ھەمدە، شىرلار بىلەن ماكان بەردىڭ.

سىزلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق كۆرۈشكەنلىكىمىزدىن خۇرسەنمىز. بۇ قېتىملىق رادىيو ئاڭلىتىشىمىزنى مۇجاھىد مۇسئەب ۋە مۇجاھىد ئوسمان باتۇرنىڭ يېتەكچىلىكىدە ئېلىپ بارىمىز. بۈگۈن، ھىجرىيە بىر مىڭ تۆت يۈز ئوتتۇز بەشىنچى يىلى، رابىئۇس سانىينىڭ بەشىنچى كۈنى، پەيشەنبە. يەنى مىلادىيە ئىككىنچى ئاينىڭ ئالتىنچى كۈنى تۆۋەندە رابىئۇل ئەۋۋەل ئېيىنىڭ يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنىدىن رابىئۇس سانىينىڭ بەشىنچى كۈنىگىچە بولغان ئاڭلىتىشىمىزنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز سىزلەرگە بۇ ھەپتىلىك ئاڭلاتماقچى بولغان سەھىپىلىرىمىز تۆۋەندىكىچە.
ئاڭلىتىشىمىزنىڭ سىرەت قىسمىدا پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخى ئوقۇپ بېرىلىدۇ.
شەيتان مەلئۇننىڭ بۇ ئاۋازى قۇرەيشلەرگە ئاڭلىنىۋىدى، ئۇلارنىڭ ئىچىدە تەشۋىش ۋە ئەنسىزلىك كەيپىياتى تۇغۇلدى، چۈنكى ئۇلار بۇنداق بەيئەتنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى ۋە مال-مۈلكىنىڭ بىخەتەرلىكىگە نىسبەتەن قانچىلىك ئېغىر خەۋپ بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى. شۇڭا ئۇلار ئەتىسى تاڭ سۈزۈلۈشى بىلەن تەڭ بىر قىسىم ئوتقۇيرۇق ئەمەلدارلاردىن بىر گۇرۇپپا تەشكىللەپ ھېلىقى توختامغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن يەسرىبلىكلەر چۈشكەن مەنزىلگە كەلدى.
ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ئىسلامىي دەۋەت قىسمىدا مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇراخمان غازىنىڭ ئىبادەت توغرىسىدا قىلغان دەۋىتىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.

ھەج، مۇشۇنىڭ بىلەن باغلىنىپ قالغان دەپ چۈشەنگەن. ئىسلامىي شېئىر قىسمىدا ئۇستاز ئابدۇلئەزىزنىڭ مۇجاھىدسىز ناملىق شېئىرىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
ئىسلام تارتىپ كۈلپەت قاپلاپ خارلىق قاپلاپ تۇمان، پاك زېمىننى بۇلغاۋاتسا پىتنە سېلىپ ئىبلىس چايان، سېسىۋاتسا ئالىم ئۇستاز مۇجاھىدلار تېگىپ زىندان، ئىڭراۋاتسا تۇل يېتىملەر دۇئا ئەيلەپ زەپ خارابان. قايناپ ۋىجدان ئارتىق سۆزگە يوقتۇر ئىمكان مۇجاھىد. ھىجرەت خاتىرىلىرى ۋە سەرگۈزەشتلەر سەھىپىمىزدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ ھىجرەت سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز.
ھەرىكەت قىلىپ كۆردۈم، كۆرسەم ئاشۇ پۈتۈن جىھادىي فىلىملەر دەۋەت ئۇنىڭدا چىقىۋاتقان بۇرادەرلەرنىڭ ئاپتومات ئېتىۋاتقان ئاشۇنداق فىلىملىرى باركەندە شۇنىڭ بىلەن بۇ كۆرۈپ. بۇ راستمۇ مۇشۇنداق يا بارمىدۇ زادى جاھاننىڭ بىر يەردە دەپ ئاناندىن كېيىن بۇ نېمە ئەھۋالدا بۇ قاندا نېمە ئۈچۈن ھەمدە بۇ كىملەر بىلەن ئۇرۇشىدىغاندۇ بۇلار دەپ ئويلايمەندە ساغلاملىق سەھىپىمىزدە پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىلەرنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز قۇۋۋىتى ۋە ياردىمىگە تايىنىپ سۆزىمىزنى باشلايمىز قەلب كېسەللىكلىرى كېسەللىك ئىككى خىل بولىدۇ بىرى مەنىۋى يەنى روھىي كېسەللىك يەنە بىرى جىسمانىي كېسەللىك. بۇ ئىككىلا كېسەللىك قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان. مەنىۋى كېسەللىك ئىككى خىل بولىدۇ. بىرى شۈبھە ۋە گۇمانلىنىش كېسىلى، يەنە بىرى شەھۋەت ۋە ئازغۇنلۇق كېسىلى. بۇ ئىككى خىل كېسەللىكمۇ ئوخشاشلا قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان. تارىخ سەھىپىسىدە مۇجاھىد بۇرادىرىمىز مۇھەممەد ئەلىنىڭ ئىسلامىي خىلاپەت ۋە خىتاي كاپىرلىرى ناملىق ماقالىسىنى ھۇزۇرۇڭلارغا سۇنىمىز. شۇنىڭدىن تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارغا كەلگۈچە خىتاي خەلقى قۇللۇق، زەئىپلىك ھەمدە شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئۇلارنى قاتتىق توسۇپ تۇرۇشى سەۋەبلىك مۇسۇلمان دۇنياسىغا نىسبەتەن ھېچقانچە ئەكس تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغان بىر ھالەتتە ياشاپ كەلدى. بۇ مۇنداق ئىككى تۈرلۈك روھىي ھالەتنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەب بولدى. بىرىنچى، خىتايلارغا نىسبەتەن ئۈممەت ئۇلارنى ياۋاش، مۇسۇلمانلارغا خەتەرسىز بىر خەلق دېگەن خاتا تۇيغۇغا كېلىپ قالدى. ئىككىنچى. خىتاي كافىرلىرى تەخمىنەن بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىلدەك ئۇزاق تارىخىي جەرياندا خەلقئارالىق مۇجاھىدلار قوشۇنلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغاچ، مۇجاھىدلارغا نىسبەتەن مەنسىتمەسلىك، كىچىك ساناش نۇقتىئى نەزىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىدە ئومۇميۈزلۈك بىر پىكىرگە ئايلاندى.
ئاخىرىدا خەلقئارا ۋە رايون خەۋەرلىرى.

ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر ساللاللاھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ تارىخىدا بولسۇن.

جابىر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ ئەسئەدنىڭ يۇقىرىقى سۆزىنى نەقىل قىلىپ بولغاندىن كېيىن مۇنداق دېدى، ئۇلار، ئەي ئەسئەد، رەسۇلۇللاھنىڭ قولىنى قويۇۋەت! ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، بىز بۇ بەيئەتنى قولدىن بەرمەيمىز، بەيئەتتىن كېيىن خىيانەتمۇ قىلمايمىز، دېيىشتى. بۇ چاغدا كۆپچىلىكنىڭ نەقەدەر قىزغىن، پىداكار ۋە ئىرادىسىنىڭ كۈچلۈك ئىكەنلىكىنى بىلگەن، شۇنداقلا مەدىنىدە مۇسئەب ئىبنى ئۇمەير بىلەن بىللە دەۋەتچى بولغان ئەسئەد بەيئەت قىلغۇچىلارنىڭ دىنىي رەئىسى سۈپىتىدە بۇ قېتىمقى بەيئەتكە دەسلەپ قىلىپ قول قاقتى. ئىبنى ئىسھاق، بەنى نەججار جەمەتىدىكىلەر ئەسئەد ئىبنى زۇرارە رەسۇلۇللاھنىڭ قولىنى تۇنجى بولۇپ تۇتقان كىشى دەيدۇ. دېدى. شۇنىڭدىن كېيىن ئومۇميۈزلۈك بەيئەت قىلىش باشلاندى. جابىر رەزىياللاھۇ ئەنھۇ، بىز رەسۇلۇللاھنىڭ يېنىغا بىردىن-بىردىن بېرىپ بەيئەت قىلاتتۇق. بىزدىن بەيئەت قىلىش پائالىيىتىگە قاتناشقان ھېلىقى ئىككى ئايال ئاغزاكى بەيئەت قىلدى. رەسۇلۇللاھ نامەھرەم ئاياللارنىڭ قولىنى تۇتمىغانىدى، دېگەن. ئون ئىككى ۋەكىل بەيئەت ئاياغلاشقاندىن كېيىن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇلاردىن بەيئەت ماددىلىرىنى ئىجرا قىلىشتا ئۆز قەۋملىرىگە مەسئۇل بولالايدىغان نوپۇزلۇق كىشىدىن ئون ئىككى كىشىنى ۋەكىل قىلىپ كۆرسىتىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى، سىلەر ماڭا قەۋمىڭلارنىڭ ئىچىدىكى ئىشلارغا مەسئۇل بولالايدىغان ئون ئىككى كىشىنى كۆرسىتىپ بېرىڭلار. دېدى. شۇنىڭ بىلەن دەرھاللا ئۇلارنىڭ نامزاتى كۆرسىتىلىپ، ۋەكىللەر سايلاپ چىقىلدى. ئۇلار خەزرەج قەبىلىسىدىن توققۇز، ئەۋس قەبىلىسىدىن ئۈچ كىشى ئىدى. ئۇلارنىڭ ئىسىملىرى تۆۋەندىكىچە. خەزرەج قەبىلىسىنىڭ ۋەكىللىرى، بىرىنچى، ئەسئەد ئىبنى زۇرارە، ئىككىنچى، سەئەد ئىبنى رەبىئە ئىبنى ئەمرى، ئۈچىنچى، ئابدۇللاھ ئىبنى رەۋاھە ئىبنى سوئلابە. تۆتىنچى، رافىئە ئىبنى مالىك ئىبنى ئەجلان. بەشىنچى، بەرا ئىبنى مەرۇر ئىبنى سەخرى. ئالتىنچى، ئابدۇللاھ ئىبنى ئەمرى ئىبنى ھەرام. يەتتىنچى، ئۇبادە ئىبنى سامىت ئىبنى قەيس. سەككىزىنچى، سەئىد ئىبنى ئۇبادە ئىبنى دەلىم. توققۇزىنچى، مۇنزىر ئىبنى ئەمرى ئىبنى خۇنەيس. ئەۋس قەبىلىسىنىڭ ۋەكىللىرى. بىرىنچى، ئۇسەيد ئىبن ھۇزەير ئىبن سىماك. ئىككىنچى، سەئەد ئىبن خەيسەمە ئىبن ھارىس. ئۈچىنچى، رىفائە ئىبن ئابدۇل مۇنزىر. مەزكۇر ۋەكىللەر سايلاپ چىقىلغاندىن كېيىن، رەسۇلۇللاھ بۇ ۋەكىللەرنىڭ مەسئۇل باشلىقى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئۇلاردىن قايتا ئەھدى-پەيمان ئېلىپ مۇنداق دېدى، ھاۋارىيونلار، يەنى ئىسا ئەلەيھىسسالامنىڭ ياردەمچىلىرى ئۆز قەۋملىرىگە كېپىل بولغىنىدەك، سىلەرمۇ ئۆز قەۋمىڭلارغا كېپىل. مەنمۇ ئۆز قەۋمىمگە، يەنى مۇسۇلمانلارغا كېپىل. ۋەكىللەر رەسۇلۇللاھنىڭ سۆزىگە جاۋابەن، ئەلۋەتتە، دېيىشتى. شەيتان يىغىلىشنى پاش قىلىپ قويدى. ئەھدىنامىنى چىڭىتىش ئىشى ئاياغلىشىپ، بەيئەتچىلەر تارقىلىش ئالدىدا تۇرغاندا، شەيتاننىڭ بىرى بۇ يىغىلىشنى پاش قىلىپ قويدى. شەيتان بۇ ئەھۋالنى ئەڭ ئاخىرقى مىنۇتلاردا بايقاپ قالغان بولغاچقا، تېخى جىلغىدىن ئايرىلىپ بولالمىغان بەيئەتچىلەرنى تۆپىلەپ كېلىپ تۇتۇپ، ئەدىپىنى بەرگۈزۈش ئۈچۈن قۇرەيشلەرنى خەۋەرلەندۈرۈشكە ئۈلگۈرەلمەيتتى. شۇڭا ئۇ ئېگىز بىر دۆڭگە چىقىپ ئەڭ يۇقىرى ئاۋاز بىلەن، ئى يەرلىك ئاھالىلەر، سىلەرنىڭ مۇھەممەد ۋە ئۇنىڭ يېنىدىكى بىر ئوچۇم كىشىلەر بىلەن كارىڭلار يوقمۇ؟ ئۇلار سىلەرگە قارشى جەڭگاھتا ئۇچرىشىشقا كېلىشتى، دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بۇنى ئاڭلاپ، بۇ مۇشۇ ۋادىنىڭ رەزىلى ئىدى، خەپ توختاپ تۇر، ئاللاھنىڭ دۈشمىنى، سەن بىلەن ئايرىم ئېلىشمىسام، دېدى، ئاندىن ئۇلارنى تارقىلىپ كېتىشكە بۇيرىدى. ئەنسارلارنىڭ قۇرەيىشلەرگە زەربە بېرىشكە تەييارلىنىشى. بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغان ئابباس ئىبن ئۇبادە ئىبن نەزلە، سېنى ھەق دىن بىلەن ئەۋەتكەن ئاللاھ بىلەن قەسەمكى، سەن ماقۇل كۆرسەڭ، بىز ئەتە ئەتىگەن مىناغا قىلىچنى كۆتۈرۈپ چىقىمىز، دېدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام، بىز ھازىر ئۇنداق قىلىشقا بۇيرۇلمىدۇق. ھازىرچە ياتاقلىرىڭلارغا قايتىپ تۇرۇڭلار، دېدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ياتاقلىرىغا قايتىپ ئۇخلاپ قېلىشتى. قۇرەيىش تەرەپ يەسرەب كاتتىلىرىغا نارازىلىق ئەرزى سۇندى. شەيتان مەلئۇننىڭ بۇ ئاۋازى قۇرەيىشلەرگە ئاڭلىنىۋىدى، ئۇلارنىڭ ئىچىدە تەشۋىش ۋە ئەنسىزلىك كەيپىياتى تۇغۇلدى. چۈنكى، ئۇلار بۇنداق بەيئەتنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئۆزلىرىنىڭ ھاياتى ۋە مال-مۈلكىنىڭ بىخەتەرلىكىگە نىسبەتەن قانچىلىك ئېغىر خەۋپ بولىدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەتتى. شۇڭا ئۇلار ئەتىسى تاڭ سۈزۈلۈشى بىلەن تەڭ بىر قىسىم ئوتقۇيرۇق ئەمەلدارلاردىن بىر گۇرۇپپا تەشكىللەپ ھېلىقى توختامغا نارازىلىق بىلدۈرۈش ئۈچۈن يەسرەپلىكلەر چۈشكەن مەنزىلگە كەلدى ۋە، ئېي خەزرەج خەلقى! ئۇقۇشىمىزچە سىلەر بىزنىڭ ھېلىقى ئادىمىمىزنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنى بۇ يەردىن ئېلىپ چىقىپ كەتمەكچى بولۇۋېتىپسىلەر ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن بىز بىلەن ئۇرۇشۇشقا ئۆلۈمگە ئەھدە بېرىپسىلەر. ئەزبىرايى خۇدا، ھەرقانداق بىر ئەرەب قەبىلىسىگە سېلىشتۇرغاندا سىلەر بىلەن قىلىچ تەڭلىشىش كۆڭلىمىزگە ياقمايتتى، دېيىشتى. بەيئەت تۈن نىسبىدە ئىنتايىن مەخپىي رەۋىشتە ئېلىپ بېرىلغاچقا، ھەج ئۆمىكى ئىچىدىكى مۇشرىكلار بۇنىڭدىن قىلچە خەۋەرسىز ئىدى. شۇڭا بۇ مۇشرىكلار ھاڭ-تاڭ بولۇشۇپ، بۇ نېمە گەپ؟ بۇ يەردە ھېچ ئىش بولمىدى، دېيىشىپ قەسەم ئىچىپ بېرىشتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ئابدۇللا ئىبن ئۇبەي ئىبن سەلۇلنىڭ قېشىغا كەلدى. ئۇ كۆپچىلىكنىڭ ئالدىغا چىقىپ، بۇ دېگەن يالغان گەپ، بىزدە بۇنداق ئىش بولمىدى. مېنىڭ قاۋمىم بۇ يەردىلا ئەمەس، ھەتتا يەسرىبتىكى چاغدىمۇ مەندىن بىسوراق ئىش قىلمايتتى، دېدى. مۇسۇلمانلار بىر بىرىگە مەنىلىك قارىشىپ قويۇپ، بىرسىمۇ ئېغىز ئېچىپ، شۇنداق ياكى ئەمەس دېمەي جىمجىت تۇرۇشتى. قۇرەيش تەرەپ بولسا ئاشۇ مۇشرىكلارنىڭ گېپىگە ئىشىنىشكە مەجبۇر بولۇپ، ئامالسىز قايتىپ كېتىشتى. مەزكۇر خەۋەرنىڭ راستلىقى ئىسپاتلانغىنى ۋە قۇرەيشلەرنىڭ بەيئەتچىلەرنى قوغلىغانلىقى. قۇرەيش ۋەكىللىرى ھېلىقى چاغدا خەۋەرنىڭ راست-يالغانلىقىنى جەزملەشتۈرەلمەي قايتقانىدى. لېكىن ئۇلار مەككىگە قايتىپ كىرگەندىن كېيىن داۋاملىق سۈرۈشتۈرۈپ يۈرۈپ، ئاخىر خەۋەرنىڭ راست ئىكەنلىكىنى، بەيئەتنىڭ ھەقىقەتەن پۈتۈشۈلۈپ تاماملانغانلىقىنى ئىسپاتلىدى. بۇ چاغدا ھاجىلار ئاللىبۇرۇن مەككىدىن ئايرىلىپ بولغان ئىدى، شۇڭا ئۇلاردىن بىر توپ ئاتلىق تېزدىن تەييارلىنىپ يەسرىبلىكلەرنى قوغلاپ تۇتۇشقا ئاتلاندى، لېكىن پۇرسەت قولدىن كەتكەن بولغاچقا سەئد ئىبنى ئۇبادە بىلەن مۇنزىر ئىبنى ئەمردىن باشقا ھېچكىمنى ئۇچرىتالمىدى، ئۇلار بۇ ئىككى كىشىنى كۆرۈپ قېلىپ ئۇلارنى قوغلاشقا باشلىدى. ئاخىرى سەئد ئىبن ئۇبادەنى تۇتۇۋېلىپ، ئۇنىڭ قوللىرىنى ئۆز ئۇلىغىنىڭ چۇلۋۇرى بىلەن بوينىغا قايرىپ باغلاپ، ئۇرۇپ تىللاپ، چاچ-ساقاللىرىدىن سۆرەپ مەككىگە ئېلىپ كىردى. لېكىن ئۇ شۇ ھامانلا مەككە پېشىۋالىرىدىن مۇتئىم ئىبن ئەدى ۋە ھارىس ئىبن ھەرب ئىبن ئۇمەييەلەرنىڭ ھىمايىسىگە ئېرىشىپ، ئۇلارنىڭ قولىدىن قۇتۇلۇپ يەسرىبكە قايتتى. چۈنكى سەئد بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۇلارنىڭ كارۋانلىرىنىڭ مەدىنىدىن بىخەتەر ئۆتۈشىگە كۆپ قېتىم كاپالەتلىك قىلغانىدى. ئەنسارلار يول ئۈستىدە سەئدنىڭ تۇتۇپ كېتىلگەنلىكىنى ئۇقۇپ، مەككىگە قايتىپ سەئدنى قۇتقۇزۇپ چىقىشنى ئويلىشىۋاتقاندا، سەئد يىراقتىن پەيدا بولۇپ كەلدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇلار ھەممەيلەن مەدىنىگە ساق-سالامەت يېتىپ بېرىۋالدى. مانا بۇ بەيئەت تارىختا چوڭ ئەقەبە بەيئىتى دەپ ئاتالغان ئەقەبە ئىككىنچى بەيئىتىدۇر. ئۇ تارقاق ھالەتتە ياشاۋاتقان مۆمىنلەر ئوتتۇرىسىدا دوستلۇق، ئىگىدارچىلىق ۋە ئۆزئارا ياردەمدە بولۇش ئەھدىنامىسى ئورناتقان، شۇنداقلا تولۇپ تاشقان ئىشەنچ، ماددىي ۋە مەنىۋى جاسارەت ئاتا قىلغان، مۇشۇ يولدا بارلىقىنى ئاتاش ئىرادىسىنى تىكلىگەن ئەھمىيەتلىك چوڭ بىر بەيئەت بولغان ئىدى. ئالايلۇق، يەسرىبلىك بىر مۆمىن مەككىدە بوزەك قىلىنىۋاتقان يەنە بىر مۆمىن قېرىندىشىغا ئىچ ئاغرىتىۋاتىدۇ. ئۇنىڭغا بولۇشۇپ، زالىم كۈچلەردىن ئۇنىڭ قىساسىنى ئېلىپ بەرمەكچى بولۇۋاتىدۇ. ۋە ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا ئاللا ئۈچۈن دوستلاشقان بۇ قېرىندىشىغا نىسبەتەن ھەقىقىي دوستلۇق ھېسسىياتى جۇش ئۇرۇپ جەۋلان قىلىۋاتىدۇ. بۇ خىل ھېسسىيات ۋە بۇ خىل دوستلۇق تۇيغۇسى ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ ئاستا-ئاستا ئاجىزلاپ بارىدىغان ئۆتكۈنچى، يەنى ۋاقىتلىق مايىللىقنىڭ مەھسۇلى بولماستىن، بەلكى دوستلۇقنىڭ ئاساسىي مەنبىيى ئاللاغا، ئاللانىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە ئاللا نازىل قىلغان كىتابقا ھەقىقىي ئىخلاس بىلەن ئىمان كەلتۈرۈشنىڭ ئەمەلىيەتتىكى جۇلاسى ئىدى. مانا مۇشۇنداق ئىمان ھەرقانداق زۇلۇم-سىتەم ۋە ياۋۇز كۈچ ئالدىدا بوشاپ باش ئەگمەيدۇ. مانا مۇشۇنداق چىن ۋە خالىس ئىمان ھەرىكەتكە كەلسە، ئەقىدە ۋە ئەمەلدە ئۆز كارامىتىنى ھەقىقىي رەۋىشتە نامايان قىلىدۇ. مۇسۇلمانلار مانا مۇشۇنداق كامىل ئىمان ئارقىلىق دۇنيا تارىخ بېتىگە شۇنداق ئۇلۇغۋار، شۇنداق كاتتا ئىشلارنى پۈتۈپ قويۇپ كەتتى. ئۇزاق ئۆتمۈشمۇ ۋە ھازىرقى ئاتوم دەۋرىمۇ ئۇنىڭ مىسلىگە، يەنى ئوخشىشىغا مۇيەسسەر بولالمىدى.

بىلىڭلاركى، ئاللاھنى ئەسلەش بىلەن قەلبلەر ئارام تاپىدۇ، دېدى ئاللا سۇبھانە تائالا. ئاللانىڭ سۆزى ھەق. چۈنكى ئىنساننى ياراتقان ئاللا سۇبھانە تائالا ئىنساننىڭ قەلبىنىڭ نېمە بىلەن ئارام تاپىدىغانلىقىنى كىم بىلىدۇ؟ ئاللا ئەڭ ياخشى بىلگۈچى. قەلب ئارام تاپقاندىن كېيىن بۇ ئويان يۇقىرى پەللىگە چىقىدۇ-دە، ھەقىقىي ئويانغا ئايلىنىدۇ ئەمدى بۇ. شۇ ئىنشائاللا بۈگۈن يەنە بىر ئويناپ، كۆڭلىمىزنى بىر خوش قىلىپ ئالساق ئەجەب ئەمەس.

ھەم ئەمەلىي ھاياتىدا ئىجرا قىلغان، ئۇلارنىڭ زېھنىدە ئىبادەت دېگەن چۈشەنچە مەن ئەتىگەن قوپقاندىن تارتىپ ئەتىسى قوپقۇچە ئارىلىقتا، يەنى يىگىرمە تۆت سائەت ۋاقتىم مۇشۇ ئىبادەتنىڭ ئىچىگە كىرىشى كېرەك دەپ چۈشەنگەن ئۇلار. يەنى ئاللا تائالاغا قۇلچىلىق قىلىشقا پۈتۈن ھاياتىم يۈزلەنگەن بولۇشى كېرەك دەپ چۈشەنگەن. ئۇلار چۈشەنمىگەنكى، بۇ ئىبادەت ناماز، روزا، زاكات، ھەج مۇشۇنىڭ بىلەن باغلىنىپ قالغان دەپ چۈشەنمىگەن ئۇلار. ئەرەب مۇشرىكلىرى. شۇڭا ئۆزىنى قاتتىق قاچۇرغان. مەن بۇ لا ئىلاھە ئىللاللا دېگەن بۇ تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېغىزىمدىن چىقارسام، مېنىڭ يىگىرمە تۆت سائەتلىك ۋاقتىم، يەنە بىر قىسىم ھاياتىم شۇ ئاللا تائالاغا قۇلچىلىق قىلىشقا يېتەك كېتىدۇ دەپ، بۇنى چۈشەنگەنلىكتىن بۇلار قاچقان. كىرگەنلىرى ناھايىتى چىڭ تۇرغان. كىچىك ۋاقىتلىرىمىزدا مەسچىتلەرگە كىرىپ چوڭ بولغانلىرىمىز ياكى ئاتا ئانىلىرىمىزنىڭ شۇ دىنىي تەربىيەسىدە بولغانلىرىمىز بۇنى بىلەلەيمىز. شۇ ناماز، روزا، زاكات ھەجگە باغلاپ قويغان. بالام! قەلبىڭدە بىلسەڭ بولدى ئاللاھنى. تالاغا چىقىپ سۆزلەپ سالما. باشقا مۇسۇلمان بالىلار بىلەن ئارىلىشىپ بىر ئىش قىلىپ سالما. يا كۆنمەيدۇ شۇ بىر ئاي رامزان كەلسە شۇنىڭدا روزا تۇتۇشقا. ئەگەر شۇ پەرزەنتى مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان يا خىزمەت قىلىۋاتقان بولسا بالام كېيىن تۇتۇۋالساڭمۇ بولىدۇ. يا كۆنمەيدۇ پۈتۈن ھاياتى ھەجگە بېرىشكە پۇل توپلاشقا ئۆتۈپ كېتىپ بارغان. راست، ھەج قىلىش پەرز ئەمەل، ئىبادەتنىڭ بىر تەركىبىي قىسمى. لېكىنچۇ دېسە، يەنە نۇرغۇن تەرەپلەر باردا ئىبادەتنىڭ تەركىبىگە كىرىدىغان. ئاتا-ئانىنى قاقشاتماسلىق، ئاتا-ئانىغا ياخشىلىق قىلىش، ناماز، روزا، زاكات، ھەج، مۇشۇ گەپلەردىن باشقا سىرتقا چىقىپ كېتەلمىگەن. ئىمام خاتىپلىرىمىزنىڭ تەبلىغى مۇشۇ، ئاتا-ئانىلىرىمىزنىڭ بىزگە بەرگەن تەربىيەلىرى مۇشۇ، ھەتتا ھەقىقەتچى دەپ ئاتالغان ئالىم ئۆلىمالىرىمىزنىڭمۇ دەۋەتلىرى ئىسلامدىكى ئاساسلىق پەرز ئەمەللەرگىلا قارىتىلىپ قالغان. مۇشۇنىڭ ئۆزى ئىبادەت دەپ بىزگە تەڭلىگەن. بىز شۇنىڭ ئۆزى ئىبادەت دەپ چۈشىنىپ قالغان، شۇڭا جاينامازغا كەلسەك مۇسۇلمان، تالاغا چىقساق يا كوممۇنىست، يا كاپىر، يا مۇرتەد. چېي تالاغا چىققاندىن كېيىن خالىغان نەرسىنى. ئاڭلايمىز، خالىغان نەرسىنى ئىچىمىز، يەيمىز، خالىغان سورۇنغا كىرىۋېرىمىز. شۇ خارلىق بىزدىن نېرى بولمىدى. ئىلگىرىكى ئۈممەتچۇ دېسە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ دەۋرىدىكى ساھابە كىراملارچۇ دېسە، ئىبادەتنى بىز چۈشەنگەن تەرزدە چۈشەنمىگەن ئۇلار. ئىبادەت بىر ئىنساننىڭ بىر پۈتۈن ھاياتى شۇ ئىبادەتنىڭ تەركىبىگە كىرىپ كېتىش كېرەك. ئولتۇرسا، قوپسا، ياتسا، ماڭسا، تىجارەت قىلسا، قانداق ۋاقتىدا بولسۇن، شۇ ئاللا تائالاغا قۇلچىلىق ئىپادىلەش كېرەك دەپ چۈشەنگەن. شۇڭا ئۇلارغا خارلىق يۈزلىنەلمىگەن. شۇڭا ئۇلار دەۋر قىيامەتكىچە ئەسلىنىپ تۇرىدىغان، قۇرئانى كەرىمدە ھەتتا نامىلىرى زىكىر قىلىنغان، ھايات ۋاقتىدا جەننەتتىن بېشارەت بېرىلگەن، كاپىر مۇرتەدلەرمۇ، ناسارا، يەھۇدىيلارمۇ قول قويغان ئۇلارنىڭكى شۇ جەھەتتىكى ئارتۇقچىلىقلىرىغا ھەم دەۋر قىيامەتكىچە پۈتۈن ئىنسانلارنىڭ يېتەكچىسى بولالىغۇدەك بىر خىل ھالەتنى شەكىللەندۈرۈپ كەتكەن كىشىلەرگە ئايلىنالىدى. سەۋەبى، بۇلار ئاللا سۇبھانەھۇ تائالاغا پۈتۈن ھاياتىدا، يەنى يىگىرمە تۆت سائەتلىك ۋاقتىدا قۇلچىلىقنى ئاللا سۇبھانەھۇ تائالاغا قارىتالىغان.

كەينىدىنچۇ دېسە، تەپەككۇر يۈرگۈزۈپ تەسلىم بولار. ئەي رەببىم، سەن بۇلارنى بىكاردىن بىكار يارىتىپ قويمىغانسەن، دەپ بىر تەستىق قىلىدۇ دەيدۇ. ئاللا سوبھانە تائالا ئۆگىتىۋاتىدۇ بىزگە بۇنى. ئىبادەت قانداق بولىدۇ ئىكەن دېسە، سىز ئۆرە تۇرۇڭ، يەنى مېڭىپ كېتىپ بارغان بولۇڭ، ئولتۇرغان بولۇڭ، ياتقان بولۇڭ، بۇلارنىڭ ھەممىسىدە ئىبادەت شەكىللىنىشى كېرەك ئىكەن. يەنى ئاللا تائالاغا بولغان قۇلچىلىق شەكىللىنىشى كېرەك ئىكەن. چۈنكى بىر ئىنساننىڭ پائالىيىتى مۇشۇ ئۈچ ھەرىكەتتىن چىقىپ كېتەلمەيدۇ. يا ماڭىسىز، يا ئولتۇرىسىز، يا ياتىسىز. ئۈچ ھەرىكەتتىن باشقا بىر ھەرىكەت بولمىسا كېرەك. مانا قاراڭلار، ئاللا سوبھانە تائالا مۇشۇ ئۈچىنى قىياما ۋە قۇئۇدەن ۋە ئالا جۇنۇبىھىم، ئۆرە تۇرغان، ئولتۇرغان ۋە يېنىچە ياتقان ۋاقىتلىرىنىڭ ھەممىسىدە ئاللانى ئەسلەپ تۇرىدۇ، دېدى. ئاللانى زىكىر قىلىپ تۇرىدۇ، تىلى ئاللانى ئەسلەش بىلەن نەم تۇرىدۇ، دېدى. ئاللا ئىمان كەلتۈرگەن كىشىلەرنى. دېمەكچى، ئۇلارنىڭكى بىر كۈنلۈك ھايات ئاللا قۇلچىلىق قىلىشالايتتى دېگەن گەپ. چۈنكى شۇ يىگىرمە تۆت سائەت ئىچىدە يا ماڭىسىز، ئۆرە تۇرىسىز، يا ئولتۇرىسىز، يا ياتىسىز، ئۇخلايسىز. مۇشۇ ئۈچ پائالىيەتنىڭ ئىچىدىن چىقىپ كېتەلمەيدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ئاللا سوبھانەھۇ تائالا مۆمىنلەرنىڭ ئىبادەتنى قانداق قىلىشىنى چۈشەندۈرۈپ كېلىپ، يۇقىرىقىدەك ئىپادىلەپ قويدى. ئۇنىڭدىن باشقا بىزنىڭكى بارچە پائالىيىتىمىزنىڭكى ئىبادەت دائىرىسىگە كىرىشىنى پەيغەمبەر ساللاللهۇ ئەلەيھىۋەسسەلەم ئاللا سوبھانەھۇ تائالا نىدا قىلىپ مۇنداق دېدى، ئەستەئىزۇبىللا،

ئۆرە تۇرۇش، ئولتۇرۇش، يېتىش بىر ئىنساننىڭ بىر كۈنلۈك ھەرىكىتىنى ئىپادىلەپ بەرگەن بولسا، ئەندى ما ئايەتچۇ دېسە قاراڭلار، نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم، ماماتىم ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگىرى ئاللا تائالا ئۈچۈندۇر دېيىش ئارقىلىق ئىنساننىڭ پۈتكۈل ھاياتىنى تەسۋىرلەپ بېرىۋاتىدۇ ما يەردە. دېمەكچى، ئاللا تائالاغا قۇلچىلىق قىلىشنى ئاللا سوبھانەھۇ ۋەتائالا

شۇڭا بۇنداق ئورۇندا ئەسلا ئاللا سۇبھانە تائالادەك كۈچلۈك بىر زاتنى ئۆزىمىزگە ھەمراھ قىلىپ ھەرىكەت قىلىشىمىز كېرەك بۇنىڭ ئۈچۈنچى دېسە توختىماي تىلىمىز قەلبىمىز زېھنىمىز پۇت قولىمىز ئاللاھنى ئەسلەش بىلەن ئاللا تائالا قۇلچىلىق قىلىش بىلەن ھەرىكەت قىلىش كېرەك bu navbatda musulmonlarninki xorlik qilishidagi yana bir sabab birodarlar ibodatni alloh taolo qulchilik qilishni ma'lum sohaga qaratib qo'ygan ياكى دىننى ھاياتتىن پۈتۈن ئاجرىتىۋەتكەن، ئېغىزلاردا قاپ قالغان. ئاخىرەتتىچۇ دېسە يەنە ئەلەملىك ئازابلار بۇرادەرلەر. مانا ئىمان كەلتۈرگەنلەرمۇ دىققەت قىلىشىمىز كېرەك بۇنىڭغا. قىيامەت كۈنى ئاللا سۇبھانە تائالا ئەزالىرىمىزنى سۆزلىتىپ، گۇۋاھلىق بەرگۈزۈپ، قۇلچىلىق قىلمىغان يەرلەرنى ئاللا سۇبھانە تائالا قىيامەت كۈنى بىزگە ئاشكارىلاپ، بىزنى ئۆزىنىڭ ئازابى بىلەن ئازابلاشقا ئاللا سۇبھانە تائالا قادىر. ئەسلى بۇ قول، پۇت، كۆز مۇشۇ ئەزالارمۇ ئاللا سۇبھانە تائالاغا قۇلچىلىق قىلىدىغان ئەزالار.

يا ئاللا تائالانى بىر زىكىر قىلىش بىلەن سۇبھاناللا مەسىلەن يا ئاللاغا ھەمد ئېيتىش بىلەن ئەلھەمدۇلىللا مەسىلەن ئاللا تائالاغا تەكبىر ئېيتىش ئاللاھۇ ئەكبەر بىلەن بولسۇن مەسىلەن ياكى بولمايدۇ ئىستىغفار ئېيتىش بىلەن بولسۇن ئاللا تائالانى ھەر ۋاقىت ئەسلەپ تۇردى ياكى بولمايتىسا زېھنىمىزدە ئاللا تائالانىڭ ياراتقان مەخلۇقاتلارغا قارىتا تەپەككۇر يۈرگۈزۈپ تۇردى ئەينەككە قاراپ قالساقمۇ چىرايىمىزغا بىر قاراپ ئاللاھ تائالانىڭكى بىزدىكى مۇشۇ بىر گۈزەل سەنئىتىگە بولغان ئۆزىمىزنىڭ بىر قايىللىقى ئاشسۇن ئاللاھ تائالانىڭ كاتتا بىر مۇتەخەسسىس تېخنىكا ئىگىسى ئىكەنلىكىگە بولغان بىر قايىللىقىمىز ئېشىپ ئاللاھ تائالاغا بولغان باغلىنىشىمىز كۈچەيسۇن ئەنە شۇ يەردە مۈشۈك تۇغۇپ يېتىپتۇ ھازىر بالىلىرى بىلەن شۇنداقمۇ شۇنىڭغا بىر قارىغان بولساق كۆزىنى ئاچمىغان شۇ كىچىك ئاسلانچىلارنىڭكى ئانىسىنى پۇراپ تېپىپ ئاشۇ ئېمىشكە ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىغا بىر تەپەككۇر يۈرگۈزىلى

شۇ كۈچ شۇنداق دېگەندە ئەنە ھەم ھەرىكەتنى جىسىمنىڭ جىسىمگە بولغان تەسىرى دەپ چۈشەندۈرۈپ توغرىمۇ فىزىكىدا ھەرىكەت جىسىمنىڭ جىسىمغا بولغان تەسىرى دەيدۇ ئۇنداقتا بۇ زەرەت نېمە ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدۇ جانسىز ئەقىلسىز نەرسە ئىكەن نېمە ئۈچۈن بۇ قالايمىق ھەرىكەت قىلىدۇ ھە bir sırtı kişi var ki. Diyen mana çıkıyor. Kainat bütün şeyinki hareketi, yürek sokuşu, nefes ilişi ritimlerini tartıp hemmesini biz Allah subhanahu teala'dan ayırıp kalıyoruz.

ئەقلىمىز يەتمىگەن بولسا، تاسادىپىيلىق ياكى بولمايدۇ بۇ شۇنداق بىر ھەرىكەت بۇ دەپ مانداق يەكۈن چىقىرىپ قويماي بۇنىڭغا ئەقلىم يەتمىدى دەپ شۇ يەردە چۈشكۈرىدۇ مابىدىكى ئىنساپ نەتىجىنى تېپىشقا ھەرىكەت قىلدى كىتابلاردا چۈشەندۈرۈلدى تەۋھىد كىتابلىرىدا مەسەلەن ياكى بولمايدۇ مانا ئارىمىزدا شۇ ھەقتە بەزى بىر ئىلمى بار بۇرادەرلەر بار مەسەلەن ئۇلار بىر چۈشەنچىلەرنى بېرىدۇ ئىزدىنىپ تاپالىساق مەيلى لېكىن پايدا زىياننى قوغلىشىپ ئىبادەت قىلمايمىز بۇرادەرلەر

بارچە ئەمەللەر مۇشۇ ئىككى دائىرە ئىچىگە كىرىدىكەن، ئۇ ئىبادەت قاتارىدا سانىلىدۇ. ئاللا تائالانى قانداق رازى قىلىمەن؟ ئاللا تائالاغا قانداق بويسۇنىمەن؟ دېگەننى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ كۆرسەتمىسى بويىچە بويسۇنىمىز. نامازنى قانداق ئوقۇشنى ئاللا سۇبھانە تائالا قۇرئانى كەرىمدە كۆرسىتىپ قويغىنى يوق. نامازنىڭ ھەر قايسى جەريانلىرىدا قانداق پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارىمىز بۇنى قۇرئانى كەرىمدە كۆرسەتكەن يوق. لېكىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام كۆرسىتىپ قويغان. تارىختا ئىلاھنى ئىزدىگەنلەر بولغان.

ئوڭ پۇتۇڭ بىلەن چىقساڭ، شۇ سۈننەت توي چىقساڭ، شۇمۇ ساڭا ئىبادەت دەپ چۈشەندۈرۈشكە ھەرىكەت قىلدى ئەتراپتىكىلەر. ھەممىسى ئۆزىمىز شۇنداق چۈشەندى. بىز بۇنداق چۈشەنمىگەن. قاراڭلار، ئوبرىنى قىلغان ئىبادەت بىلەن بۇرادەرلەر. ئەمەلىيەتكە مېڭىش ئالدىدا بەزى بۇرادەرلەر ئاباي ھاجەتخانىغا كىردى مەسىلەن. شۇنداقمۇ؟ شۇ چاغنىڭ ئۆزى چىقسا، ئەمەلىيەتكە بېرىشتىن بۇرۇن ئىچىمنى بىر بوشىتىپ ئالاي. يولدا كەينىدە قېلىپ بۇرادەرلەرنى كەينىگە تارتىپ قويماي، دەپ ماڭدى. ماڭغان ۋاقتى سول پۇتى بىلەن دۇئانى قىلىپ كىردى. ئوڭ پۇتى بىلەن دۇئانى قىلىپ تېزراق چىقتى. مانا ئىبادەتكە ئايلانغان شۇ.

مەيلى قەدەر ئەقەللىي تۆۋەن بىر مىسال ئېلىپ بېرىۋاتىمەن. ھاجەتخانىغا كىرىش شۇ ئەمەس، ئۆزىمىزنىڭ بىر ئېھتىياج، جىنسىي ئېھتىياجنى قاندۇرۇش. مانا قاراڭلار، شۇمۇ بىر ئىبادەتكە ئايلىنىپ كەتتى، بۇرادەرلەر. باشقا ئىشلارچۇ ئەمدى ئويلاپ باقايلى، باشقا ئىشلارچۇ؟ مانا ئەمدى كىم ماڭىمىز دېسەك، ئېغىر قوراللارنى كۆتۈرۈپ ماڭىمىز، شۇنداقمۇ؟ تەييارلىنىپ، ئۆزىمىزنىڭ جۆبى ھەممىنى ئېسىپ ماڭىمىز، ئاياغىمىزنى ياخشى كىيىپ، كىيىم كېچەكنى ياخشى قىلىپ، ياخشى كۆزىتىپ ئەتراپتىكى دۈشمەندىن. بۇ تېخى ئىشلار قارىغان ۋاقتىدا ئومۇمئۆممەتكە پايدا كەلتۈرىدىغان ئىشلار.

شۇڭلا ئايەتنىڭكى ئەمەلىي كۆرۈنۈش ئىكەن. بىز راستچىق, زەئىپ, ئاجىز ئىنسان ئىكەنمىز. بىر-بىرىمىزنى كۆپ ئەسكەرتەيلى. ئاچچىق-ئاچچىق نەسىھەت قىلدى. شۇ بىزنىڭ ئەڭ ياخشى يېقىن بۇرادىرىمىز ئاشۇ. بىر-بىرىمىزگە ھەقنى داۋاملىق تەۋسىيە قىلىشىپ كېلىدۇ. ۋەتەۋاساۋ بىل ھەققى دېگەن شۇ ئەنە. بىر-بىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىشقان دەپ. ھەقنى داۋاملىق بىر-بىرىگە تەۋسىيە قىلايلى. بىر-بىرىمىزنى ئەسكەرتىپ تۇرايلى. ھاياتىمىزنى ئىبادەتكە ئايلاندۇرۇشقا ھەممىمىز بىر ئورتاقلىشىپ.

مۇجاھىد بىز. ھەق تائالا رەھمەت قىلغان مەزمۇت ئىنسان مۇجاھىد بىز. ھەقنى سۆيگەن، ھەقتە ئۆلگەن، تىلەپ رىزۋان مۇجاھىد بىز. قولدا قورال، تىلدا زىكىر، دىلدا قۇرئان مۇجاھىد بىز. ھەق كالامنى ئۈستۈن قىلىش ئالىي نىشان مۇجاھىد بىز. كېلەر نۇسرەت، بولۇر رەھمەت، يوقتۇر گۇمان مۇجاھىد بىز. ياتسا ئىسلام تارتىپ كۈلپەت، قاپلاپ خارلىق، قاپلاپ تۇمان. پاك زېمىننى بۇلغاۋاتسا پىتنە سېلىپ ئىبلىس چايان. سېسىۋاتسا ئالىم ئۇستاز، مۇجاھىدلار تېگىپ زىندان. ئىڭراۋاتسا تۇل يېتىملەر دۇئا ئەيلەپ زەپ خارابان. قايناپ ۋىجدان ئارتۇق سۆزگە يوقتۇر ئىمكان، مۇجاھىد بىز. ئىسلامغا تىغ كۆتۈرۈشكەن مەلئۇنلارنى كۆرۈپ تۇرۇپ، كۇپرغا تېز ئالدىراشقان ئازغۇنلارنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ئىبلىس سۈپەت بۇش بىلەيىر شارونلارنى كۆرۈپ تۇرۇپ، ھىزبۇ شەيتان چوشقا ئەھلى مايمۇنلارنى كۆرۈپ تۇرۇپ، غەپلەت ئىچرە يېتىۋېلىش ھەجەپ يامان مۇجاھىد بىز. ئەھلى سەلىپ ئۇرۇش ئاچتى، ئىسلامغا كۆپ قەست ئەيلىشىپ، كوممۇنىست ھەم مۇناپىقلار لەۋيالاپ يار دوست ئەيلىشىپ، ھىيلە ياساپ يوق قىلىشقا ئىسلامنى ھەسەت ئەيلىشىپ، خار بولۇرمۇ ئاھ ئۈممىتىم جىھادىنى رەت ئەيلىشىپ، قېنى ۋىجدان، قېنى ئىنسان، سادىق ئىمان، مۇجاھىد بىز. كەل ئەي يىگىت يولۇڭنى تاپ جىھاد بىرلە سەپ سەپ بولۇپ گىرەلىشىپ قېرىنداش بوپ بىنا كەبى خوپ ئەپ بولۇپ خار قىلايلى كافىرلارنى سەن ئوڭ مەيلىكى مەن ھەم چەپ بولۇپ قورالنى ئال يوق ئۆزگە يول ئېغىزدا قۇرۇق گەپ بولۇپ ئاجىز شەيتان بولۇر يەكسان جۇندۇ راھمان مۇجاھىد بىز.
ئەزىز رادىيو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار بۇرادىرىمىز ئابدۇلقاھارنىڭ سەرگۈزەشتىسىنىڭ داۋامىدا بولسۇن. مەن ئوقۇدۇم ئوقۇدۇم ئەڭ ئاخىرى ئەمدى كىنىلىقى بىرسىنىڭ تۈلكە قوغلاپ كېتىپ بىر قەبرىگە كېلىپ تۇتۇۋالىدىغان بىر نېمىسى بار ۋەقەلىكى بار ئۇ ۋەقەلىكنى ئوقۇپ شۇنىڭ بىلەن ئوللو قەبرە ئازابى مۇشۇنداق يامانمىدۇ دەپ ئۇنى ئويلىدىم بۇ ئىككى بولدىما شۇنىڭ بىلەن ئۈچىنچىسى ئانىڭدىن كېيىن يەنە بىر ئاشۇ قىسىر بىتەپ كەتكەن دېسە ئىش مىڭ يۈز چىقىدىغان قارىسام ئاشۇ ھەر ساقاللىق دولىلىرىغا ئافتومات ئېسىۋالغان ئۇيغۇر يىگىتلىرىگىمۇ يارىشىدىكەنغۇ ئافتومات قوراللار دېگەن شۇ ۋەقەلىك كاللام قاتتىق تەسىر قىلدى ۋوۋ ئاشۇنداق يەر راست بارمىدۇ ئاشۇنداق قورال ئېسىپ يۈرىدىغان دېگەن نەرسىنى ئويلاپ شۇ يەردە بىر ئىچىمگە بىر مۇشۇ قورالنى بىر تۇتۇپ باقسام ئېتىپ باقسام دەيدىغان نەرسىچۇ شۇ كىردى ئارىلىقتا يەنە بىر ئۈرۈمچىگە بېرىش نېسىپ بوپ قالدى. بىر پۇرسەت بولۇپ ئۈرۈمچىگە بارسام، بىرسى بىر بارماق دىسكىغا پۈتۈن مۇشۇ جىھادىي فىلىمنى قاچىلاپ، بىر نەرسە بار كۆرۈپ باق دەپ بەردى. يەنە نېمە بولسام، ئاي سەن ئۆيەڭگە ئاپىرىپ كۆرۈپ باقساڭ بولدى، قالغىنىنى شۇ ۋاقىت بىلىسەن دېدى. ئۆيگە كېلىپ كومپيۇتېر سېلىپ كۆردۈم. كۆرسەم ئاشۇ پۈتۈن جىھادىي فىلىملىرى دەۋەت. ئۇنىڭدا چىقىۋاتقان بۇرادەرلەرنىڭ ئافتومات ئېتىۋاتقان ئاشۇنداق

ھىجرەت قىلىشنى ئويلايمەن، مۇياق قارىسام ھىجرەت، مۇياق قارىسام ئاپام. خىزمەتتىن كېلىمەن، كەپ بىرىنچى قىلىدىغان ئىشىم نېمە؟ كومپيۇتېرنى ئېچىپ ئاشۇ جىھادىي فىلىمنى كۆرۈشتى. شۇنى كۆرگەندىكىن بىر خىل ھۇزۇرلىنىپ كېتىمەن دە. ماس ھەتتاكى بەزەن بىر دەۋەت نېمىلەردە ئافتوماتنى ئارقىغا قويۇپ قويۇپ سۆزلەيدۇ دەۋەتنى. ئېكراننى سىلاپ باققان كومپيۇتېرنىڭچۇ ئاشۇ قورالغا قولۇم ئاشۇ قورال بار يەرنى سىلاپ باققانتىم. ئويلايمەندە قاچان بىر مۇشۇ قورالنى تۇتۇپ مەنمۇ بىر قورال ئېتىپ باقارمەن دېگەن نەرسە. بىر ئاكىمىز باتى نەچچە قېتىم تۈرمىگىمۇ كىرىپ چىقتى ساقال قويۇپ يۈرىدىغان ساقچى كەلسە نېمە دەيسە دەپ ئالدىغا چىققان شۇ ئادەمدىن سورىدىم بېرىپ ئاكا مۇشۇندا ئاپىسىدىن سورىماي ھىجرەت قىلسا بولامدۇ دېسەم تۇرۇپ بولىدۇ ئۇكام كېتىۋەرسە ھازىر جىھاد پەرز ئەيىن بولۇپ ئۇنىڭدىنمۇ ئۆتەپ كەتتى دەيدۇ جىھاد پەرز ئەيىن بولدى ھەتتاكى ئۇنىڭدىنمۇ ئۆتەپ كەتتى ئاپاڭدىن سورىماي چىقىپ كەتسەڭ ساڭا ھېچقانداق گۇناھ بولمايدۇ خاتىرجەم كېتىۋەر دېدى ئاشۇ جاۋابنى ئالدىم، كۆڭلۈم بىر خىل، كۆڭلۈم بىر خىل توختىدى ئەمدى شۇنداق قانائەتلىنىپ كەتتىم جاۋابتىن. شۇماي ھىجرەت قىلىش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك؟ بىرىنچىدىن پاسپورت. نەق شۇ ئاشۇ ئىيۇل ۋەقەسى يۈز بەرگەن ۋاقىت يەتتىنچى ئاينىڭ بەشىنى بەتبەختلەر قاتتىق قىرغىنچىلىق ئەپ بارغان ۋاقىت. شۇنىڭدىن كېيىن پاسپورتقا يول ماڭدىم مەن. بىر ئايغا يەتمىگەن ۋاقىت ئىچىدە چىقىپ بولدى پاسپورت. پاسپورتنى قولامغا ئالدىم شۇنى مەن ئۈرۈمچىگە ئاپاردىم ئاپىرىپ ۋىزا قويغۇزدىم بىر دۆلەتكە قىلغۇزۇپ ھەممە تەييارلىقلىرىم پۈتتى پۈتۈپ شۇنىڭ بىلەن بازارغا چىقىپ سومكا كىيىم كېچەك ھەتتاكى شۇ بەتبەخت گۇيلارنىڭكى خىتاينىڭ پۇلىغا ئەمدى مەشەگە چىقىمىز دەپ ئەمدى شۇنداق قىممەت باھالىق كىيىم ئاياغ بىر ئاياغنى سەككىز يۈز يەتمىش ئالتە كويغا ئالغان خىتاينىڭ پۇلىغا شۇ مەن ئاياغنىڭ قىسسىسىنى ھېلى دەپ بېرىمەن شۇ ئاياقنى ئالدىم ئەنكىن ئىشتان ئالدىم ئىچ كىيىم سۇ ئۆتمەيدىغان ئىشتان ئاشۇنداق بىر نەرسىلەرنى ئېلىپ تەييارلىقنى قىلدۇق جۈمە كۈنى تېۋى ئەتىگەندە شۇ بۇرادەر بالا توپ ئوينايمىزدا بىر يەردە توپ ئويناپ ئۆيگە كەلسەم ئاپام يوق ئىكەن شۇ مونچىغا چۈشتۈم سومكا پومكىنى قاچىلىدىم

كىردىم، شۇ مەنكى مونچىغا چۈشتۈم، كىيىمىمنى ئالماشتۇردۇم، سومكا قاچىلىدىم. ئارقامغا بىر قاراپ قويۇپ، ئىشىكنى ۋاققىدە تاقاپلام كەتتىملا، دېدىم قالغىن ئەمدى. ئىنشاللا ھازىر مەندىن يىغلاپ قاقشىساڭ، ئاللا تائالا قىيامەت كۈنى شاھادەتنى بېرىپ قالسا ئىنشاللا دېدى. شۇ ۋاقتىدا رازى بولاپ قالارسەن، ئەجەب ياخشى قىپتىكەن جېنىم بالام دەپ، شۇ ۋاقتىدا خوشلاپ قالساڭغۇ دېگەننى نىيەت قىلدىم، كەتتىم ئۈرۈمچىگە. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار، دىققىتىڭلار پەيغەمبەر تېبابىتىدىن ئۈزۈندىدە بولسۇن. تىببىن نەبەۋى، پەيغەمبەر تېبابىتى، ئاپتورى ئىمام ئىبنى قەييىم جاۋزىي رەھىمەھۇللا، بىسمىللەھىر راھمانىر راھىم، بارلىق ھەمدۇ سانالار ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئاللاھ تائالاغا خاستۇر. ئۇنىڭ چەكسىز رەھمەتلىرى پەيغەمبەرلەرنىڭ تۈگەنچىسى بولغان مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا، ساھابىلىرىغا ۋە ئۇنىڭ يولىغا ئەگەشكەن مۆمىنلەرگە بولغاي. ئامىن. تۆۋەندە بىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۆزى داۋالىغان ياكى باشقىلارغا ئېيتىپ بەرگەن تېببىي تەلىماتىنى ۋە ئەڭ داڭلىق تېبىپلارنىڭمۇ ئەقلى لال بولغۇدەك ئۇ تەلىماتلاردىكى ھېكمەتلەرنى بايان قىلىمىز. ئاللاھنىڭ قۇۋۋىتى ۋە ياردىمىگە تايىنىپ سۆزىمىزنى باشلايمىز. قەلب كېسەللىكلىرى، كېسەللىك ئىككى خىل بولىدۇ، بىرى مەنىۋى، يەنى روھىي كېسەللىك، يەنە بىرى جىسمانىي كېسەللىك. بۇ ئىككىلا كېسەللىك قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان. مەنىۋى كېسەللىك ئىككى خىل بولىدۇ، بىرى شۈبھە ۋە گۇمانلىنىش كېسىلى، يەنە بىرى شەھۋەت ۋە ئازغۇنلۇق كېسىلى. بۇ ئىككى خىل كېسەللىكمۇ ئوخشاشلا قۇرئان كەرىمدە تىلغا ئېلىنغان. شۈبھە ۋە گۇمانلىنىش كېسىلى ھەققىدە ئاللاھ تائالا مۇنداق دېدى، ئۇلارنىڭ دىللىرىدا كېسەل، يەنى مۇناپىقلىق ۋە شەكلىنىش بار، ئاللاھ ئۇلارنىڭ كېسىلىنى كۈچەيتىۋەتتى، سۈرە، بەقەرە، ئونىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. دىللىرىدا كېسەل بارلار، يەنى مۇناپىقلار، كاپىرلار بۇ مىسالدىن ئاللا نېمىنى ئىرادە قىلىدۇ؟ دەيدۇ. سۈرە مۇددەسسىر ئوتتۇز بىرىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. قۇرئان كەرىم ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ سۈننىتى بىلەن ھۆكۈم قىلىشقا چاقىرىلسا ئۇنىڭغا ئۇنىماي قۇرئان كەرىم ۋە سۈننەتتىن يۈز ئۆرۈگەن ئادەم ھەققىدە ئاللا تائالا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېدى. ئۇلارنىڭ ئارىسىدا پەيغەمبەر ھۆكۈم چىقىرىش ئۈچۈن ئۇلار ئاللاھنىڭ ۋە پەيغەمبەرنىڭ ھۆكمىگە چاقىرىلسا، ئۇلاردىن بىر جامائە پەيغەمبەرنىڭ ئالدىغا ھازىر بولۇشتىن باش تارتىدۇ. ئەگەر ھەقىقەت ئۇلار تەرىپىدە بولىدىغان بولسا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ھەق ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىنى بىلىدىغانلىقلىرى ئۈچۈن پەيغەمبەرگە بويسۇنغان ھالدا كېلىشىدۇ. ئۇلارنىڭ دىللىرىدا مۇناپىقلىق كېسىلى بارمۇ؟ ياكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ پەيغەمبەرلىكىدىن گۇمانلىنامدۇ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرنىڭ ئۇلارغا ئادىل بولماسلىقىدىن قورقامدۇ؟ ياق، ئۇلار رەسۇلۇللاھنىڭ ھۆكمىدىن باش تارتقانلىقلىرى ئۈچۈن زالىمدۇر، سۈرە نۇر، قىرىق سەككىزىنچى ئايەتتىن ئەللىكىنچى ئايەتكىچە. مانا بۇلار شۈبھىلىنىش ۋە گۇمانلىنىش كېسىلىدۇر. ئەمما شەھۋانىي ۋە ئازغۇنلۇق كېسىلى ھەققىدە ئاللاھتائالا مۇنداق دېدى. ئەي پەيغەمبەرنىڭ ئاياللىرى! سىلەر باشقا ئاياللارنىڭ ھېچ بىرىگە ئوخشىمايسىلەر. سىلەر يات ئەرلەرگە سۆز قىلغاندا نازاكەت بىلەن سۆز قىلماڭلار. دىلىدا كېسەل، يەنى نىفاق بار ئادەم سىلەرگە قارىتا تەمەدە بولۇپ قالىدۇ، سۈرە ئەھزاب ئوتتۇز ئىككىنچى ئايەتنىڭ بىر قىسمى. مانا بۇ زىنا ۋە شەھۋانىيلىق كېسىلىدۇر. ئەزىز رادىئو ئاڭلىغۇچى قېرىنداشلار! دىققىتىڭلار تارىختا بولسۇن! ئىسلامىي خىلاپەت ۋە خىتاي كافىرلىرى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۆز قولى بىلەن قۇرۇپ قالدۇرغان ئىسلامىي خىلاپەت ئەمىرۇل مۆمىنىن ئوسمان رەزىياللاھۇ ئانھۇنىڭ ۋاقتىغا كەلگەندە تا غەربىي تۈركىستان بىلەن خوراساننىڭ چېگرا ھۇدۇدلىرىغىچە كېڭەيدى. مىلادىي ئالتە يۈز ئەللىك ئىككىنچى يىلى بەسرىلىك ئەمىر ئابدۇراھمان ھىرات ۋە مەرۋنى فەتھى قىلدى. ئالتە يۈز ئاتمىش يەتتىنچى يىلى زىيار بىننى ئەبھېلى غەربىي پامىر ۋە ئامۇ دەرياسىنىڭ جەنۇبىنى فەتھى قىلدى. ئالتە يۈز يەتمىش تۆتىنچى يىلى ئۇنىڭ ئوغلى ئۇبەيدۇللاھ ئىبنى زىيار بۇخارانى فەتھى قىلدى. ئالتە يۈز يەتمىش ئالتىنچى يىلى سەئىد ئىبنى ئوسمان سەمەرقەنتنى فەتھى قىلدى. شۇنىڭ بىلەن غەربىي تۈركىستاننىڭ ھەممىسى خىلاپەت ئاستىغا كىردى. ئەمما ئەمىرلەر ئارىسىدىكى ئىختىلاپ ۋە ئالتە يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلىدىن يەتتە يۈز قىرىق بەشىنچى يىلغىچە دەۋر سۈرگەن كېيىنكى تۈرك خانلىقى بىلەن ئالتە يۈز يىگىرمە يەتتىنچى يىلىدىن سەككىز يۈز قىرىق ئالتىنچى يىلغىچە دەۋر سۈرگەن ئورخون ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ بىرلەشمە ھۇجۇمى سەۋەبلىك مۇجاھىدلار قوشۇنى غەربىي تۈركىستاننى پۈتۈنلەي قولدىن بېرىپ چېكىنىپ ئامۇ دەرياسىدىن ئۆتۈپ كەتتى. مىلادىي يەتتە يۈز ئالتىنچى يىلى قۇتەيبە ئىبنى مۇسلىم غەربىي تۈركىستانغا قايتىدىن قوشۇن تارتتى ۋە يەتتە يۈز ئون ئۈچىنچى يىلغىچە غەربىي تۈركىستاننى مۇكەممەل ئازاد قىلدى. بۇنىڭ بىلەن ئالتە يۈز ئاتمىش بىرىنچى يىلىدىن يەتتە يۈز ئەللىكىنچى يىلغىچە دەۋر سۈرگەن ئۆمەۋى خىلاپىتى كېيىنكى تۈرك خانلىقى ۋە ئۇيغۇر خانلىقىنىڭ غەربىي تۈركىستاننى ئاساس قىلغان مۇئەييەن زېمىنىنى كېسىپ ئېلىپ، ئۇلارنىڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىغا كۈچلۈك تەھدىت پەيدا قىلدى. ۋە بۇ ئىككى خانلىقنىڭ ھامىيلىقىدا تۇرۇۋاتقان ئالتە يۈز ئون سەككىزىنچى يىلىدىن توققۇز يۈز بەشىنچى يىلغىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان خىتايلارنىڭ تاڭ سۇلالىسى قاتتىق بىر ئەسكىرىي سىقىم ئىچىدە قالدى. بۇ قاتمال سىياسىي ۋەزىيەت يۇقىرىقى ئۈچ دۆلەتنى خىلاپەتكە قارشى بىرلەشمە قوشۇن تەشكىللەش ۋە غەربىي تۈركىستاننى قايتۇرۇۋېلىپ، خىلاپەتنى تۈرك زېمىنىدىن قوغلاپ چىقىرىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا مەجبۇر قىلدى. بۇ جەرياندا خىتاي كاپىرلىرى ئۈچ قېتىم بۇ بىرلەشمە ھەربىي ھەرىكەتكە قاتناشتى.

ئىچكى ئۇرۇش تۈپەيلىدىن ۋە ئۇيغۇر، تىبەتلەرنىڭ ھۇجۇمىدىن ھالسىرىغان خىتايلارنىڭ ئۇۋىسىدىن چىقالمايدىغان زەئىپ بىر دۆلەتكە ئايلىنىپ قېلىشى سەۋەبلىك بۇ ئۈچ دۆلەتنىڭ غەربىي تۈركىستانغا قارىتا ئېلىپ بېرىۋاتقان قەرەللىك ھەربىي يۈرۈشى پۈتۈنلەي توختاپ قالدى. بۇنىڭ بىلەن غەربىي تۈركىستان ئىسلامىي خىلاپەت تەۋەلىكىدە تىنچ بىر گۈللىنىش باسقۇچىغا كىردى. شۇنىڭدىن تاكى بىر مىڭ توققۇز يۈز قىرىقىنچى يىللارغا كەلگۈچە خىتاي خەلقى قۇللۇق، زەئىپلىك ھەمدە شەرقىي تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ ئۇلارنى قاتتىق توسۇپ تۇرۇشى سەۋەبلىك مۇسۇلمان دۇنياسىغا نىسبەتەن ھېچقانچە ئەكس تەسىر كۆرسىتەلمەيدىغان بىر ھالەتتە ياشاپ كەلدى. بۇ مۇنداق ئىككى تۈرلۈك روھىي ھالەتنىڭ شەكىللىنىشىگە سەۋەب بولدى. بىرىنچى، خىتايلارغا نىسبەتەن ئۈممەت ئۇلارنى ياۋاش، مۇسۇلمانلارغا خەتەرسىز بىر خەلق دېگەن خاتا تۇيغۇغا كېلىپ قالدى. ئىككىنچى، خىتاي كافىرلىرى تەخمىنەن بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىلدەك ئۇزاق تارىخىي جەرياندا خەلقئارالىق مۇجاھىدلار قوشۇنلىرى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغاچ، مۇجاھىدلارغا نىسبەتەن مەنسىتمەسلىك، كىچىك ساناش نۇقتىئىنەزىرى خىتاي ھۆكۈمىتى ۋە خەلقىدە ئومۇميۈزلۈك بىر پىكىرگە ئايلاندى.

ئۈممەتنىڭ خىتايلارنى ئىشچان خەلق دەپ تونۇشى ھەم ئۇلاردىن ياردەم سوراشنى ھازىرقى ۋەزىيەتنىڭ تەلىپى دەپ قارىشى تەخمىنەن بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىللىق ئۇزاق ۋاقىت ئىچىدە كۈچلۈك بىر خەلقئارالىق مۇجاھىدلار قوشۇنى بىلەن ئۇچرىشىپ باقمىغاچ ھەمدە ئۈممەت بۈگۈن سىياسىي زەئىپلىككە گىرىپتار بولغاچ خىتايلارنىڭ مۇجاھىدلارغا نىسبەتەن مۇتەكەببىر بىر پوزىتسىيەدە بولۇشى خىتايلارغا قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان جىھادىي ھەرىكەتكە نىسبەتەن ھەر تۈرلۈك پىكرىي مۇجمەللىكلەرنى پەيدا قىلغان بىر پەيتتە بارلىق ئارتۇق پىكىر ئېقىملارنى بىر يانغا قايرىپ قويغان خىتايلارنىڭ كۈچلۈك رەقىبى بولغان تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى مەيدانغا چىقتى. بۇ ئىسلامىي جامائەتنىڭ قولى ئارقىلىق مۇلھىد خىتاي كاپىرلىرىنىڭ مۇسۇلمانلارغا نىسبەتەن ئەشەددىي رەقىبلىكى، ئۇنىڭدىن ئېلىنىدىغان ياردەمنىڭ ۋاقىتلىق بىر ئېزىتقۇ ئىكەنلىكى ئاللاھنىڭ ياردىمى بىلەن پۈتۈن دۇنياغا پاش بولدى ۋە چوقۇم يەنىمۇ پاش بولىدۇ. خەلقئارادىكى ئۆزىنىڭ ئىسلامىي قېرىنداشلىرىنى خىتايلارغا قارشى جىھاد مەيدانىغا سۆرەپ كىرگۈچى پاراۋوز بولغان تۈركىستان ئىسلام پارتىيىسى خىتاي كوممۇنىستلىرىغا ئىنشائاللا مۇجاھىدلارنىڭ ۋە ئۈممەتنىڭ كۈچىنى ئېسىدىن قىيامەتكىچە كۆتۈرۈلمەيدىغان تەرىزدە كۆرسىتىپ قويىدۇ. خىتاي كاپىرلىرى بىلەن ئىسلام ئۈممىتىنىڭ بىر مىڭ ئۈچ يۈز يىل ئاۋۋالقى شەرەپلىك جەڭ تارىخى يېقىن كەلگۈسىدە يەنە يېڭى بىر شەكىلدە تەكرارلىنىپ ئۆتىدۇ ئىنشائاللا.

شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنۇبىدىكى ئاقسۇ ۋىلايىتىنىڭ توقسۇ ناھىيەسىدە يۈز بەرگەن ۋەقەدە ئون ئىككى نەپەر مۇسۇلمان شەھىت بولغان بولۇپ، بۇ ۋەقەلىكتە ئالتە نەپەر بۇرادىرىمىز نەق مەيداندا ساقچىلار تەرىپىدىن ئېتىۋېتىلگەن. قالغان ئالتىسى بولسا ئۆزلىرىنىڭ يېنىدىكى پارتلاتقۇچ دورىلار بىلەن پىدائىيلىق ھۇجۇم ئېلىپ بارغان. خىتاي ئاخبارات ئاگېنتلىقىدا بېرىلگەن خەۋەردە، ۋەقە يۈز بەرگەن كۈنى بۇزۇقچىلىق ئورنى بولغان ساتىراشخانا زالى، خىتاي كۆچمەن تاجاۋۇزچىلىرى جايلاشقان كۆكتات بازىرى، ۋە پارتلىتىش دورىسى قاچىلانغان ماشىنا بولۇپ، ئايرىم-ئايرىم ئۈچ يەردە پارتلىغان پارتلاشتا ئاران ئۈچ نەپەر خىتاي ئۆلدى، دېيىلگەن. خەۋەرنىڭ داۋامىدا يەنە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ۋەقەلەرنىڭ ھەممىسىنى تېررورلۇق نامى بىلەن ئەيىبلەپ، بۇلار شەرقىي تۈركىستان ئىسلام ھەرىكىتى، يەنى تۈركىستان ئىسلام پارتىيەسىنىڭ قۇتراتقۇلۇقى بىلەن بولغان، دېگەن سۆزلىرى ھەم بايان قىلىنغان. ئۆزلىرىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمانلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇم ۋە دىنىي تاجاۋۇزلىرىنى قانۇنلۇق دەپ كۆرسىتىش، تىرىشىۋاتقان خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تېررورلۇق دېگەن نامنى باھانە قىلىش ئارقىلىق بۇ رەزىل تاغۇتلارنىڭ ياۋۇز ئەپتى-بەشىرىسىنى ئاللىقاچان بىلىپ بولغان مۇسۇلمان خەلقلەرنى ئالدىيالىشى ئەمدى مۇمكىن ئەمەس ئىنشائاللا.
خىتاي دائىرىلىرى قىزىل كىنولار ئارقىلىق مۇسۇلمانلارنىڭ ئىدىيىسىنى كوممۇنىستلاشتۇرماقچى بولۇۋاتىدۇ. ئىجتىمائىي ئۇچۇر ئالاقە ۋاسىتىسى فېيسبوكتىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي دائىرىلىرى ۋەتىنىمىز شەرقىي تۈركىستاندىكى مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ئىدىيىسىنى، كوممۇنىست ئىدىيىسىگە ئۇيغۇن قىلىش ۋە تېخىمۇ قىزىللاشتۇرۇش مەقسىتىدە مېنىڭ بايرىقىم ناملىق تېلېۋىزىيە فىلىمىنىڭ سۈرەتكە ئېلىنىشىنى ئۆتكەن يىلى يىگىرمە بىرىنچى دېكابىردىن باشلىغان بولۇپ مەزكۇر فىلىمدا خۇدابەردى ئىمىن ئىسىملىك بىر كىشىنىڭ يىگىرمە ئىككى يىل خىتاي كوممۇنىست بايرىقىنى چىقىرىپ كەلگەنلىكىنى تەسۋىرلىمەكچى بولغان ئەزەلدىن مۇسۇلمان خەلقلەرنى ئېزىپ زۇلۇم قىلىپ كەلگەن خىتاي دائىرىلىرى بۇ ياسالما كۆرۈنۈشلەر ئارقىلىق ئۇلارغا ئۆزىنى ئادىل، ھەققانىيەتچى ھاكىمىيەت قىلىپ كۆرسەتمەكچى بولۇشماقتا. خىتاي باسقۇنچىلىرى ئىلگىرىمۇ مۇسۇلمانلارنىڭ تارىخىنى ۋە پىكرىنى بۇرمىلاش مەقسىتىدە ئانارخان، قۇرتلاپ كەتكەن كۆل، مۇزتاغقا كەلگەن مېھمان، تەڭرىتاغ جىددىي ھەرىكەتتە قاتارلىق بىر قاتار كوممۇنىست تۈسىنى ئالغان فىلىملارنى ئىشلەپ، مۇستەملىكە ئاستىدىكى مۇسۇلمانلارغا ئۆزىنى ياخشىچاق قىلىپ كۆرسىتىش، شۇنداقلا ئۆزىنىڭ ئىسلامىنى قوغداشتىن ئىبارەت. ھەققانىي تەلەپلەرنى مۇسۇلمانلارغا بۇرمىلاپ كۆرسىتىش ئارقىلىق ئۆز ھاكىمىيىتىنى مۇستەھكەملىمەكچى بولغان ئىدى. ئاللاھقا ھەمدلەر بولسۇنكى، ئالدىنقى بىر يىل مابەينىدە يۈز بەرگەن جىھادىي ھەرىكەتلەر كاپىرلارنىڭ بۇ خىل ئىپلاس ھىيلە-مىكىرلىرىگە قارشى مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ئاللاھنىڭ ياردىمى ئاستىدا زەھەرلەنمىگەنلىكىنىڭ ئوچۇق ئىسپاتى ئەلۋەتتە. ئۆزىنى ئاشكارىلاشنى خالىمىغان بىر قېرىندىشىمىز بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن. خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ مۇسۇلمان خەلقلەرنىڭ ئېڭىغا ئۇلۇغ كۆرسىتىپ سىڭدۈرمەكچى بولغان قىزىل بايرىقى مۇسۇلمان خەلقنىڭ قان قەرزىگە بوغۇلغان جاللاتلىقنىڭ سىمۋولىدۇر. ئەقلى ھوشى جايىدا ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ تونۇغان ھەر قانداق بىر شەرقىي تۈركىستانلىق قاتىللىق ۋە زومىگەرلىكنىڭ سىمۋولى بولغان كوممۇنىستلارنىڭ قىزىل بايرىقىنى ھەرگىزمۇ مەدھىيلىمەيدۇ. ئىشغال قىلىنغان يىللاردىن بېرى شەرقىي تۈركىستاندا يۈز بېرىۋاتقان قارشىلىقلارنىڭ ھەممىسى، مۇسۇلمانلارنىڭ تاجاۋۇزچى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ قىزىل بايرىقىنى ئېتىراپ قىلمىغانلىقىنىڭ ئەمەلىي ئىسپاتىدۇر دېگەن. ھەممىگە قادىر ئاللا كافىرلار يامان كۆرگەن تەقدىردە ھەم ئۆز نۇرىنى ئۈستۈن قىلماي قالمايدۇ ئەلۋەتتە. ئاللا كۇفردا ھەددىدىن ئاشقان بۇ سەركەش كافىرلارنى دۆزەخقا ئوتۇن قىلىۋەتسۇن. ئامىن. خىتايدىكى تېررورلۇق ۋەقەسىدە ئالتە ئادەم ئۆلۈپ، ئۈچ ئادەم يارىلاندى. خىتاينىڭ غەربىي-جەنۇبىدىكى بىر شەھەردە تېررورلۇق ۋەقەسى يۈز بېرىپ، ئوتتۇز سەككىز ياشلىق بىر خىتاي ئالتە نەپەر ئادەمنى ئېتىۋەتتى ۋە ئۈچ ئادەمنى يارىلاندۇردى. خىتاي ئاخبارات ئاگېنتلىقىنىڭ ئىلگىرى سۈرۈشىچە، خىتاي ساقچى دائىرىلىرى ئوتتۇز سەككىز ياشلىق جاڭ چۇڭشىنى ئىزدىمەكتە ئىكەن. خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، جاڭ چۇڭشى خىتاينىڭ غەربىي-جەنۇبىدىكى كۇنمىڭ شەھىرىدە بىر توپ كىشىلەرگە قارىتىپ ئوق ئېتىپ، ئالتە ئادەمنىڭ ئۆلۈشى، ۋە ئۈچ ئادەمنىڭ يارىلىنىشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان. گۇماندارنىڭ ئادەملەر توپىغا قارىتىپ ئوق ئېتىپ بولغاندىن كېيىن قارا رەڭلىك جىپ ماشىنىسىدا قېچىپ كەتكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. لېكىن ئالتە ئادەمنىڭ ئۆلۈشىنى كەلتۈرۈپ چىقارغان بۇ خىتاينى تېررورچى دەپ ئاتىمىغان. گۇماندارنىڭ ئادەملەر توپىغا قارىتىپ ئوق چىقىرىشتىكى مۇددىئاسى ھەققىدىمۇ ھېچقانداق مەلۇمات بېرىلمىگەن.
ئىراقتا مۇجاھىدلارنىڭ ھۇجۇم قىلىش ۋەقەلىرى داۋاملاشماقتا. ئىراقتىكى مۇجاھىدلارنىڭ دىيالادىكى بىر ھەربىي پونكىتقا ھۇجۇم قىلىش نەتىجىسىدە بەش نەپەر مۇرتەت ئەسكەر ئۆلۈپ، ئۈچ نەپىرى يارىلانغان. خەۋەرلەردە يەنە پەللۇجە شەھىرىدىمۇ مۇجاھىدلار بىلەن مۇرتەت ئەسكەرلەر ئوتتۇرىسىدا يۈز بەرگەن توقۇنۇشلارنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقى، مۇجاھىدلارنىڭ نەساف ۋە بولىۋان يېزىلىرىنىڭ كونتروللۇقىنى ئەسكەرلەردىن تارتىۋالغانلىقى بىلدۈرۈلدى. رەببىمىز ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن. ئامىن. مۇرتەت ئەسەد ھۆكۈمىتىنىڭ ئىنساننى يىركەندۈرىدىغان قىيىن قىستاقلىرىنىڭ يېڭى فوتوسۈرەتلىرى ئېلان قىلىندى. بۇ قېتىمقى فوتوسۈرەتلەرنىڭ ھەلەبتە مۇرتەت ئەسەد ئەسكەرلىرى تەرىپىدىن قىيناپ ئۆلتۈرۈلگەندىن كېيىن قۇۋەيق دەرياسىغا تاشلىۋېتىلگەن كىچىك بالىلار، ۋە ياشانغانلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىككى يۈز يىگىرمە نەپەر كىشىگە ئائىت ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلدى. ئالدىنقى ھەپتىمۇ مۇرتەت ئەسەد ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئون مىڭلىغان پۇقرانىڭ خىلمۇ خىل قىيىن قىستاقلار ئارقىلىق ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگە دائىر فوتو سۈرەتلەر ئېلان قىلىنغان ئىدى. ئاللا بۇ قانخور جاللاتنى ۋە ئۇنىڭ قوشۇنلىرىنى دوزاخنىڭ چىدىغۇسىز ئازابلىرى بىلەن ئازابلىغاي. ئامىن. يەرمۈك پاناھلانغۇچىلار لاگېرىدا ھەر كۈنى بىر نەچچە كىشى ئاچلىق سەۋەبىدىن ھاياتىدىن ئايرىلماقتا. سۈرىيەدىكى مەلۇم بىر تەشكىلات تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان باياناتتا، ئۇزۇن مەزگىلدىن بۇيان مۇرتەت ئەسەد ئەسكەرلىرىنىڭ قورشاۋى ئاستىدا تۇرۇۋاتقان سۈرىيەنىڭ پايتەختى دەمەشقنىڭ جەنۇبىدىكى يەرمۇك پاناھلانغۇچىلار لاگېرىدا ئاچلىقتىن ئۆلگەنلەر سانى سەكسەن ئىككىگە چىققانلىقى، يەرمۇك لاگېرىدا ھەر كۈنى ئاچلىق سەۋەبىدىن ئاز دېگەندىمۇ ئۈچ ياكى بەش كىشى ھاياتىدىن ئايرىلىۋاتقانلىقى ئۇقتۇرۇلدى. باياناتتا يەنە، سۈرىيەدە شىددەتلىك ئىچكى ئۇرۇش يۈز بېرىۋاتقان بىر يىلدىن بۇيان، مۇرتەت ھۆكۈمەت ئەسكەرلىرىنىڭ مەزكۇر پاناھلانغۇچىلار لاگېرىغا ياردەم بۇيۇملىرىنىڭ كىرىشىگە رۇخسەت قىلمايۋاتقانلىقى قەيت قىلىندى. ئاللا تائالا بۇ مەزلۇم مۇسۇلمانلارنى زالىم كاپىرلارنىڭ زۇلۇمىدىن تېزرەك قۇتقۇزغاي. ئامىن.
ئىراقتا دۆلەت ئارمىيەسى بىلەن يەرلىك مۇجاھىدلار ئوتتۇرىسىدا كەسكىن توقۇنۇشلار يۈز بەرمەكتە. خەۋەرلەردىن مەلۇم بولۇشىچە، يەرلىك مۇجاھىدلار رامادىدىكى تۆت رايوندا ئىراق ئارمىيەسىنى پىستىرمىغا چۈشۈرگەن بولۇپ، ئېغىر تىپلىق قوراللار ئىشلىتىلگەن مەزكۇر توقۇنۇشلاردا ئون بىر نەپەر ئىراق ئەسكىرى ئۆلۈپ، ئوتتۇز ئىككىسى يارىلانغان. بۇ توقۇنۇشلاردا يەنە ئىراق ئارمىيەسىگە تەۋە ئىككى تانكا بىلەن ئۈچ ھەربىي ماشىنىنىڭ ئىشلەتكىلى بولمايدىغان ھالغا كېلىپ قالغانلىقى، ئىراق قىسىملىرىنىڭ چېكىنىپ چىقىشقا مەجبۇر بولۇپ قالغانلىقلىرى ۋە توقۇنۇش مەيدانىدا قېلىپ قالغان نۇرغۇن قورال ۋە ھەربىي لازىمەتلىكلەرنىڭ مۇجاھىدلارغا قالغانلىقى بىلدۈرۈلدى. رەببىمىز ئاللا پۈتۈن دۇنيا مۇجاھىدلىرىنىڭ جىھادىغا بەرىكەت بەرسۇن ۋە ئۇلارنىڭ قىلغان ئەمەللىرىنى قوبۇل قىلسۇن. ئامىن.
باغدادتا قوش پارتلاش يۈز بەردى. باغدادنىڭ شىئەلەر زىچ ئولتۇراقلاشقان سۇلا رايونىدا ئېلىپ بېرىلغان بومبا ھۇجۇمىدا يەتتە شىئە كاپىرى ئۆلگەن. ئالدىنقى كۈنىمۇ شىئەلەر زىچ ئولتۇراقلاشقان رايوندا يۈز بەرگەن پارتلاشتا ئون توققۇز شىئە كاپىرى ئۆلگەن ئىدى. ئالدىنقى ئاينىڭ بېشىدىن تارتىپ ھازىرغىچە ئوخشاش بولمىغان رايونلاردا يۈز بەرگەن بومبا ھۇجۇملىرىدا ئۆلگەنلەرنىڭ سانى مىڭغا يېقىنلىشىپ قالغان بولۇپ، بۇ، يېقىنقى بەش يىل مابەينىدە ئىراقتا ئەڭ كۆپ جىھادىي ئەمەلىيەتلەر يۈز بەرگەن بىر يىل بولۇپ ھېسابلىنىدۇ.
لىۋىيەدە ئالاھىدە قىسىملار بىلەن مۇجاھىدلار توقۇنۇشۇپ قالدى. لىۋىيە ساقچى تارماقلىرىدىن ئېلىنغان مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، بېنغازى شەھىرىدە لىۋىيە ئارمىيەسىنىڭ ئالاھىدە قىسىملىرى بىلەن ئىككى مىڭ ئون بىرىنچى يىلى قەززافى ھاكىمىيىتىنىڭ يىقىلىشىدا ئاكتىپ رول ئوينىغان ئون يەتتىنچى فېۋرال شەھىتلەر برىگادىسى ناملىق مۇجاھىدلار گۇرۇھى ئارىسىدا چىققان توقۇنۇشتا ئالاھىدە قىسىمنىڭ بىر ئەسكىرى ئۆلۈپ، ئىككى ئەسكىرى يارىلانغان. ئالاھىدە قىسىم قوماندانلىرىدىن بىرىنىڭ ئوغلىنىڭ گۆرۈگە ئېلىنىپ، ئون يەتتىنچى فېۋرال برىگادىسى شتابىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇۋاتقان خەۋىرىنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، چىقىشى بىلەن يۈز بەرگەن توقۇنۇشلار ئالاھىدە قىسىمنىڭ چېكىنىشى نەتىجىسىدە ئاخىرلاشتى. يەنە بىر خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، لىۋىيە ئارمىيەسىنىڭ بىر ئەسكىرى بېنغازىدىكى سالام مەھەللىسىدە ھۇجۇمغا ئۇچراپ ئۆلگەن بولۇپ، ھازىرغىچە بۇ ھۇجۇمغا ھېچقانداق تەشكىلات مەسئۇل بولمىغان. لىۋىيە دائىرىلىرى تەرىپىدىنمۇ ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك رەسمىي مەلۇمات ئېلان قىلىنمىدى. بېنغازى شەھىرىدە بۇنىڭدىن بۇرۇنمۇ كۆپ قېتىم ئەسكەر ۋە خەۋپسىزلىك قىسىملىرىغا ھۇجۇم قىلىش ۋەقەلىرى يۈز بەرگەنىدى. رەببىمىز ئاللاھ پۈتۈن دۇنيا كاپىرلىرىنى ئۆز قۇدرىتى بىلەن ھالاك قىلغاي. ئامىن.
لىۋاندا ئادەم بومبا ھۇجۇمى يۈز بېرىپ، ئالتە ئادەم ئۆلدى. خەۋەرلەردە دېيىلىشىچە، لىۋاننىڭ شەرقىدىكى ھېرمىل شەھىرىدە ئادەم بومبا ھۇجۇمى يۈز بەرگەن بولۇپ، بومبا قاچىلانغان ئاپتوموبىل بىلەن ئېلىپ بېرىلغان ئادەم بومبا ھۇجۇمىدا ئالتە نەپەر شىئە كاپىرى ئۆلۈپ، يىگىرمىسى يارىلانغان. پارتلاش ۋەقەسى ھېزبوللانىڭ قەلئەسى ھېسابلىنىدىغان ھېرمىل شەھىرىدىكى بىر ماي قاچىلاش پونكىتىدا يۈز بەرگەن. لىۋاندا ھەرىكەت قىلىۋاتقان نۇرسا مۇجاھىدلىرى يانۋاردا ھېلمىر رايونىدا يۈز بەرگەن ئۈچ شىئە كاپىرنىڭ ئۆلۈپ، قىرىق شىئەنىڭ يارىلىنىشى بىلەن نەتىجىلەنگەن بىر ھۇجۇمنىڭ جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالغان ۋە مۇرتەت ئەسەد تەرەپدارلىرى بولغان ھېزبوللا قورغىنى دەپ ئاتالغان شىئەلەر مەھەللىسىنى سۈرىيەدىكى ئۇرۇشقا ئارىلاشماسلىققا چاقىرىپ ئاگاھلاندۇرغان ئىدى. بۇ ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىز مۇشۇ يەردە ئاخىرلاشتى. كېلەركى ھەپتىلىك ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە رەببىمىز ئاللاھتىن سىزلەرگە ۋە بىزگە خاتىرجەملىك تىلەيمىز. ئىشلىرىمىزنىڭ ئۈنۈملۈك داۋاملىشىشى ئۈچۈن سالىھ دۇئادا بولغايسىلەر. ۋەسسەلامۇئەلەيكۇم ۋەرەھمەتۇللاھى ۋەبەرىكاتۇھ. بۇ جىھاد كارۋىنى ئۇزاق مەنزىلى.